ນັ້ນແມ່ນສຽງຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮ້ອງເພງໃນຄລິບນັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ຝຶກ AI ດ້ວຍສຽງຂອງຂ້ອຍເອງ ແລະ ດຽວນີ້ນາງສາມາດຮ້ອງເພງໃດກໍໄດ້ໃນຫຼາຍພາສາ Herndon ແລະ ທີມງານຂອງນາງໄດ້ພັດທະນາປັນຍາ ປະດິດ ຫຼື AI ໃຫ້ຮູ້ຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້ ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍສຽງຂອງນາງເອງ ທີ່ສາມາດອ່ານໂນດເພງໃນຫຼາຍພາສາ ແລະ ໃນທຸກລະດັບສຽງໄດ້

ແລະ ມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ມັນກໍແມ່ນຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດທີ່ລວມເຂົ້າໃສ່ກັນ ນາງ Herndon ເວົ້າວ່າ ສື່ປະເພດໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດອ່ານໄດ້ ແມ່ນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ AI ໃຫ້ສ້າງ ແບບສະບັບ ຂອງການກຳເນີດຂຶ້ນ ຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ ນັ້ນແມ່ນສະບັບທີ່ເປັນຕົວຈິງ ຂອງສຽງ Holly Plus ບ່ອນທີ່ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຮ້ອງເພງ ຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກຜະລິດສຽງເພງ ທີ່ເປັນສຽງຂອງ Herndon ນັກຮ້ ອງເຟີ ສະແດງສຽງຮ້ອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງລາວອອກມາໃນໄມໂຄຣໂຟນໜຶ່ງ ແລະ ຮ້ອງຜ່ານ Holly Plus ຢູ່ໄມໂຄຣໂຟນອື່ນ ບໍ່ເໝືອນກັບດົນຕີສຽງປອມແບບນິ້ມນວນ ຫຼື ດີບເຟກສ໌ ທີ່ຮຽນແບບນັກຮ້ອງຄົນອື່ນ ແລະ ຄັດລອກ ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ ນາງ Herndon ເຫັນວ່າການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ເປັນການມີສ່ວນພົວພັນກັບນັກສິນລະປິນ ເພື່ອສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີເອກະລັກຂອງຕົນ ນາງ Herndon ໃຫ້ສຳພາດຜ່ານ Zoom ອີກວ່າ I think right now it seems really scary and I ຂ້າພະເຈົ້ າຄິດວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ ແລະ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບມັນ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າໃນອະນາຄົດມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ແລ ະ ກໍມີວິທີທີ່ນັກສິນລະປິນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເສຍການຄວບຄຸມຜົນງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໝົດເລີຍ ໃນປີນີ້ Grimes ນັກຮ້ອງຊາວການາດາໄດ້ເປີດຕົວຊອບແວສຽງ AI ໂດຍໃຊ້ເ ທັກໂນໂລຈີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Holly Plus ແລ້ວ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບກຳໄລຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ ຂໍພຽງແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄ່າລິຂະສິດໃນການບັນທຶກສຽງຕົ້ນສ ະບັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ